ໃນປີ 2018 ພວກຜູ້ນຳທັງຫຼາຍທີ່ພວມກຳຕຳແໜ່ງຢູ່ ໄດ້ສະຫຼະອຳນາດຂອງຕົນ ໃນປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້ ແລະ ເອທິໂອເປຍ ປະເທດຊິມບາບເວ ໄດ້ເລືອກເອົາຜູ້ນຳໃໝ່ ລຸນຫຼັງການປົກຄອງມາໄດ້ 37 ປີ ຂອງອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ ໂຣເບີດ ມູກາເບ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ຢູ່ໄລບີເຣຍ ຊີເອຣາເລອອນ ແລະ ມາລີ ກໍໄດ້ມີການໂອນອຳນາດໃຫ້ກັນຢ່າງສັນຕິ ແຕ່ວ່າ ໃນຂະນະທີ່ແນວໂນ້ມດັ່ງກ່າວຖືກມອງກັນວ່າ ເປັນການໃຫ້ກຳລັ ງໃຈກໍຕາມ ແຕ່ວ່າຄວາມຂັດແຍ້ງກໍແມ່ນຍັງມີຢູ່ ຢູ່ໃນບາງປະເທດ ທີ່ມີພວກຜູ້ນຳທີ່ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງດົນທີ່ສຸດຂອງໂລກ ຍັງສືບຕໍ່ອຳນາດຢູ່ ນັກຂ່າວ VOA ມາຣີອານາ ດີອາໂລ ສົ່ງລາຍງານເລື່ອງກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມດັ່ ງກ່າວ ທີ່ໃຫ້ຄວາມຫວັງ ແລະ ຄວາມກັງວົນໃຈ ດັ່ງສາລີ ຈະສະເໜີລາຍລະອຽດໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ປະເທດເອທິໂອເປຍ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງດ້ານການເມືອງ ຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນປີ 2018 ຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ ານ ຣູເບັນ ບຣິເກຕີ ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳສະຫະພາບອາຟຣິກາ ທ່ານ ບຣິເກຕີ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ George Washington ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈແບບເປັນປະຫວັດການຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄ ຮເລມາຣຽມ ທີ່ສະຫຼະອຳນາດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແມ່ນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃນປະຫວັດສາດຂອງເອທິໂອເປຍ ຊຶ່ງແຜ້ວທາງໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນປັດຈຸບັນ ດຣ. ອາບີ ອາເມັດ ຂຶ້ນແທນ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ກະທຳການປະຕິຮູບທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ ທາງດ້ານການເມືອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ການປ່ອຍນັກໂທດການເມືອງ ໄປຫາການນຳພາໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະແຕ່ງຕັ້ງປະທານາທິບໍດີແ ມ່ຍິງຄົນທຳອິດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງເອທິໂອເປຍ ນອກນັ້ນ ປະເທດທີ່ມີພົນລະເມືອງຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນອັນດັບທີສອງຂອງອາຟຣິການີ້ ຍັງໄດ້ສ້າງສັນຕິພາບນຳກັບປະເທດເອຣິເທຣຍ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ລຸນຫຼັງ 20 ປີ ແ ຫ່ງການເປັນປໍລະປັກກັນ ແຕ່ວ່າ ກໍໄດ້ມີປະຊາຊົນເກືອບເຖິງ 1 ລ້ານຄົນ ທີ່ໄດ້ພັດພາກຈາກບ້ານເຮືອນໃນເອທິໂອເປຍຕອນໃຕ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ການປະທະກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາເປັນຕົ້ນມາ ອີງຕາ ມອົງການຕ່າງໆຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຊິມບັບເວ ການລາອອກດ້ວຍການບັງຄັບຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຣເບີດ ມູກາເບ ໃນທ້າຍປີ 2017 ໄດ້ແຜ້ວທາງໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງໃນປີນີ້ ທ່ານ ແຄນ ໂອປາໂລ ອາຈານຊ່ ອຍດ້ານການເມືອງອາຟຣິກາ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Georgetown ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນແບບປະຊາທິປະໄຕ ແຕ່ມັນກໍເປັນການຂ້າມຜ່ານ ບໍ່ວ່າມັນຈະແມ່ນການຂ້າມຜ່ານອັນໃດ ມັນກໍຈະດີກວ່າທີ່ພັກ Zanu-PF ໄດ້ເຕັ້ນຂ້າມຜ່ານ ຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເບິ່ງຄືວ່າເປັນການຂ້າມຜ່ານແບບປະຊາທິປະໄຕ ໄຊຊະນະຂອງການເລືອກຕັ້ງເປັນຂອງປະທານາທິບໍດີ ເອເມີສັນ ແອັມນັງກາວາ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດກັບທ່ານ ມູກາເບ ມາຍາ ວນານ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົງໄສບາງຢ່າງວ່າ ອັນນີ້ເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ແທ້ຈິງ ຈາກພວກທີ່ເຄີຍປົກຄອງມາກ່ອນ ຫຼືບໍ່ ທ່ານໂອປາໂລ ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນໂມຊຳບິກ ແລະ ອັງໂກລານັ້ນ ການປ່ຽນແປງອັນໃດກໍແມ່ນດີ ເພາະວ່າຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ພວກຜູ້ປົກຄອງຊຸດໃໝ່ ເຂົາເຈົ້າຈະຢາກເປັນໂຕຂອງຕົນເອງ ເພາະສະນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຈະນຳໃຊ້ການປະຕິຮູບ ດັ່ງທີ່ພວກທ່ ານໄດ້ເຫັນໃນອັງໂກລາ ຊຶ່ງອາດຈະບໍ່ເປັນໄປດ້ວຍດີກັບລະບອບກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ປີການກຳລັງຈະສິ້ນສຸດລົງຢູ່ນີ້ ຄວາມສົນໃຈກໍແມ່ນຫັນໄປສູ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ ເຊິ່ງຈະມີກາ ນເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 23 ທັນວານີ້ ເຊິ່ງທ່ານ ໄມເຄິລ ໂອແຮນລອນ ຈາກສະຖາບັນ Brookings ໃນວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ ຖ້າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເປັນໄປດ້ວຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນກໍຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ກ້າວໜ້າຕໍ່ໄປ ເພາະວ່າດັ່ງທີ່ຂ້ າພະເຈົ້າໄດ້ມອງເຫັນຫັ້ນ ມັນຈະປະສົມກັບແນວໂນ້ມທີ່ບໍ່ຂີ້ຮ້າຍປານໃດກັບໄນຈີເຣຍ ເຄນຢາ ແລະ ແທນຊາເນຍ ໃນຂະນະທີ່ແນວໂນ້ມໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕພວມຖືກສົ່ງເສີມຢູ່ນີ້ ພວກປະເທດທັງຫຼາຍ ເຊັ່ນ ຄອງໂກ ບຣາຊາວີລ ເອກົວໂຕຣຽລ ກີເນຍ ກາເມຣູນ ອູການດາ ແລະ ຊູດານ ກໍຈະເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ມາເປັນເວລາຍາວນານທີ່ສຸດໃນອາຟຣິກາ ສ່ວນໃນກໍລະນີຂອ ງປະທານາທິບໍດີເອກົວໂຕຣຽລ ກີເນຍ ທ່ານ ທີໂອໂດໂຣ ໂອບຽງ ງົວມາ ປາໂຊໂກ ແລ້ວ ປີ 2019 ກໍຈະເປັນປີທີ 40 ຂອງການກຳອຳນາດຂອງເພິ່ນ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ ວີໂອເອ